ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຂ້ອຍກໍຂໍ ຂໍເວົ້າບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບປາກພ່ຳປາກພ່ຳແດ່ ການປາກພ່ຳບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນພະຍາດໃດໆ ແຕ່ມັນເປັນການຂາດຕົກບົກຜ່ອງໃນການປາກເວົ້າໄດ້ແບບປົກກະຕິ ນີ້ເກີດມາ ຈາກພັນທຸກຳ ຄື Genetic ພຸ້ນເດ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ມີຄົນໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະ 100 ຄົນປາກພ່ຳ ທີ່ເປັນການປາກເວົ້າອັນບໍ່ປົກກະຕິ ໃນເວລານີ້ກຳລັງມີການສຶກສາເບິ່ງທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບປາກພ່ຳ ຄືກວດສຶກສາເ ບິ່ງຈີນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບອາການດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ປາກພ່ຳຖືກຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາກວດເບິ່ງນັ້ນ ນາງ Sian Williams ມີອາຍຸ 12 ປີ ທີ່ເປັນຄົນປາກພ່ຳປ າກພ່ຳ

ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກສາວຂອງຍານາງປາກພ່ຳ ການສຶກສາຂັ້ນໂລກເບິ່ງນັ້ນ ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານອົດສະເຕຣລຽນຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນພົວພັນນຳ ທີ່ກຳລັງຊອກເບິ່ງຈີນຕ່າງໆ ທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ປາກພ່ຳ ຍານາງ ສາ ດສະດາຈານ Angela Morgan ທີ່ສະຖາບັນ

ທີ່ມີອາຍຸ 7 ປີຂຶ້ນໄປທີ່ເປັນຄົນປາກພ້ຳ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກັບການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນ ອາສາສະໝັກຕ້ອງປະກອບຄຳສອບຖາມຜ່ານທາງອອນລາຍ ອັດສຽງການປາກເວົ້າເປັນຕົວຢ່າງ ແລະ ບໍລິການນ້ຳລາຍເພື່ອກວດ ເບິ່ງ DNA ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ມີອາສາສະໝັກເກືອບຮອດ 600 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມນຳແລ້ວ ສະມາຄົມ Australian Speak Easy Association ສະໜັບສະໜູນຄ້ຳຈູນຄົນປາກພ້ຳ ຍານາງ Sophie Hatcher ປະທານຂອງສະມາຄົມດັ່ງກ່າວ ສາຂາລັດວິກຕໍເຣຍ ໃນປະເທດອົດສ ະຕຣາເລຍ ມີຄວາມດີອົກດີໃຈກັບການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນ

ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ